ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າໂຄໂຣນາໄວຣັສ ຫຼືວ່າໂຄວິດ-19 ຫຼືວ່າເດລຕາ ພວກມັນຈະຢຸດຢັ້ງການສຳຫຼວດກວດເບິ່ງສຳມະໂນຄົວອົດສະຕຣາລີສຸດສົກປີ 2021 ໄດ້ຫຼືບໍ່ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ອາດຈະລົ ບກວນຊີວິດຊີວາໃນແຕ່ລະລັດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແຕ່ເຖິງເວລານີ້ ມັນບໍ່ສາມາດຈະຮວຍແຜນການອົດສະຕຣາລີທີ່ຈະສຳຫຼວດກວດເບິ່ງພົນລະເມືອງອົດສະຕຣາລີ ຄືເຮັດ Census 2021 ຫ້ອງການຫຼືວ່າກະຊວ ງສະຖິຕິອົດສະຕຣາລີ Australian Bureau of Statistics ທີ່ຮຽກກັນໂດຍຫຍໍ້ໆວ່າ ABS ເວົ້າວ່າ ຕົນມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈທີ່ມີວິທີການອັນຖືກຕ້ອງໄວ້ເພື່ອກະທຳການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດ ກະທັ້ງທີ່ວ່າມີລັອກດາວຕ່າງໆນ ານາ ແລະ ມີໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຂຶ້ນບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອເທື່ອ ມັນຍັງເຫຼືອບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາກໍຈະມີການເຮັດສຳມະໂນຄົວອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ເພື່ອຫາເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄອບຄົວທັງໝົດໃນເຂດນ້ຳແດນ ດິນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທາງການທີ່ຈະທຳການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວອົດສະຕຣາລີຂອງຊຸດນີ້ຄື Census 2021 ຕ້ອງປັບຕົນປັບໂຕ ແລະ ຄົນອົດສະຕຣາລີສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງປັບຕົນປັບໂຕເຂົ້າສະພາບການ ແລະ ຄົນໃ ນອົດສະຕຣາລີສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມແນະນຳກ່ຽວກັບ Census ໂດຍທາງໄປສະນີໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາປີ 2021 ຍານາງ Teresa Dickinson ຜູ້ຊ່ວຍນັກສະຖິຕິອົດສະຕຣາລີ ຄື Australian Statistician ເວົ້າວ່າມັນເປັນໄປໄດ້

ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ ຍານາງໄດ້ຂໍ້ມູນຢ່າງວ່ອງໄວ ຄົນອົດສະຕຣາລີຕະຫຼອດມາສະໜັບສະໜູນ Census ແລະ ພວກຍານາງຫວັງວ່ານີ້ຈະເປັນດັ່ງນັ້ນອີກໃໝ່ ມີຄາດຄະເນວ່າປະມານ 75 ເປີເຊັນຂອງຄົນອົດສະຕຣາລີ ຈະປະກອບໃບ Census ຜ່ານທາງອອນລາຍ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນທຸກໆຄົນທີ່ຈະກະທຳດັ່ງນັ້ນ

ການກະທຳ Census ໃນຍາມໂຄວິດ-19 ເປັນປະຫວັດສາດ ແຕ່ມັນກໍຖືກກະທຳມາກ່ອນແລ້ວ 100 ປີກ່ອນນີ້ ຄືໃນປີ 1921 Census ອົດສະຕຣາລີຖືກກະທຳຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງພະຍາດໄຂ້ຫວັດ Spanish Flu ລະບາດຂຶ້ນທົ່ວໂລກນີ້ ອີງຕາມ Wikipedia ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ Spanish Flu ຕິດແປດກັນໃນທົ່ວໂລກນີ້ເຖິງປະມານ 500 ລ້ານຄົນ ຈຳນວນຕາຍຍ້ອນ Spanish Flu ນັ້ນຖືກກະຕວງແຕກຕ່າງກັນມາກມາຍ ທີ່ບາງຂໍ້ມູນເວົ້າວ່າມີເຖິງປະມານ 50 ລ້ານຄົນກໍມີ ABS ອີງໃສ່ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຄະນະຕ່ າງໆ ດັ່ງຟິກາ ຄືຄະນະກຳມະການສະຫະພັນຊົນເຜົ່າ ຈະແຜ່ຜາຍກ່ຽວກັບ Census 2021 ອອກກວ້າງ ທ່ານມູຮຳເມັດ ອາລຄາຟາຊີ ຜູ້ນຳຂອງຟິກາເວົ້າວ່າ I'm just really hopeful that uh, all the multicultural organisations out there

ຍານາງຫວັງວ່າຄວາມຕ້ອງການຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບຈຳນວນຄົນເປັນໂຄໂຣນາໄວຣັສ ແລະການເຕີບໂຕຂອງພະຍາດນັ້ນ ຈະກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ໄດ້ຜົນອັນຈົບດີຕໍ່ Census 2021 ໃນປີນີ້ 2021 ສະຫະລັດອາເມລິກາ ອັງກິດ ແລະ ການາດາ ມີຄວາມສຳເລັດໃນການກະທຳ Census ຂອງປະເທດຕ່າງໆດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ມີການເຮັດ Census ໃນທຸກໆ 5 ປີ